اي ايمان وارؤ! اوهين شيطان جي وکن تي نه هلو، ۽ جيڪو شيطان جي وکن تي هلندو، ته شيطان ته بي حيائي جون ڳالهيون ۽ مندا ڪم ڏسيندو آهي، ۽ جيڪڏهن اوهان تي الله جو فضل ۽ سندس ٻاجهه نه هجي ها، ته اوهان مان ڪو هڪ ڪڏهن نه سڌري ها. پر الله جنهن کي گهرندو آهي تنهن کي پاڪ ڪندو آهي ۽ الله ٻڌندڙ ڄاڻندڙ آهي.